ئامانەت ھەققىدە سۆزلەيمىز. ئامانەت ئىسلام دىنىدا ئەڭ ئاساسلىق ئەخلاقتىن سانىلىدۇ. ئامانەتنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ھەممە ئادەم ياخشى بىلىدۇ. ئەمما بەزى كىشىلەر ئامانەت ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان مەنىلەرنىڭ ھەممىسىنى بىلمىگەنلىكتىن ئامانەتكە نىسپىي مۇئامىلە قىلىدۇ مەسىلەن بىراۋ مەن ئامانەتكە ھەرگىز خىيانەت قىلمايمەن ماڭا قويۇلغان ئامانەتنى ئىگىسىگە ۋاقتىدا تاپشۇرىمەن دەيدۇ بۇ ناھايىتى ياخشى ئەمما بۇ ئامانەتنىڭ مۇئامىلە ئىشلىرىدىكى قىسمى ئامانەت سۆزى ئامانەت قويۇلغان پۇل مال تاۋارغا ئوخشىغان ماددىي نەرسىلەرنى ئىپادىلىگەندىن باشقا نۇرغۇنلىغان چوڭ مەنىلەرنى ئىپادىلەيدۇ ئاللا تائالا قۇرئان كەرىمدە ئى مۆمىنلەر ئاللاھقا، پەيغەمبەرگە خىيانەت قىلماڭلار، سىلەرگە قويۇلغان ئامانەتلەرگە بىلىپ تۇرۇپ خىيانەت قىلماڭلار دەپ كۆرسەتكەن. ئامانەتنىڭ ئەكسى خىيانەت ئىكەنلىكىنى، ئامانەتكە خىيانەت قىلىشنىڭ سەسكىنىشلىك يامان ئىش ئىكەنلىكىنى ھەممە ياخشى بىلىدۇ. ئاللا تائالا بۇ ئايەتتە ئاللاھقا ۋە ئاللانىڭ پەيغەمبىرىگە خىيانەت قىلىشتىن توسىدۇ. ئاللاھقا خىيانەت قىلىش دېگەننىڭ مەنىسى نېمە؟ ئاللاھقا خىيانەت قىلىش دېگەننىڭ مەنىسى ئاللاھنىڭ ئەمىرلىرىگە ئەگەشمەسلىك، بۇيرۇغانلىرىنى ئادا قىلماسلىق ۋە توسقانلىرىنى تەرك ئەتمەسلىكتۇر. ئاللاھنىڭ ئەمىرلىرى گەردىنىمىزدىكى ئەڭ چوڭ ۋە ئېغىر ئامانەتلەردۇر. پەيغەمبەرگە خىيانەت قىلىش دېگەننىڭ مەنىسى نېمە؟ پەيغەمبەرگە خىيانەت قىلىش دېگەننىڭ مەنىسى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ سۈننەتلىرىنى ئۆگىنىپ، ئۇنىڭغا ئەگەشمەسلىك ۋە ئىجرا قىلماسلىقتۇر. ئامانەتنى ئادا قىلىش ساۋابلىق ئىش بولۇپ، گۇناھلارنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشىغا تۈرتكە بولىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن، بەش ۋاق ناماز، جۈمەدىن جۈمەگىچە بولغان ئارىلىق، ئامانەتنى ئادا قىلىش گۇناھلارنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن كاپارەتتۇر. ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان ھەدىس پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يەنە مۇنداق دېگەن سىلەر ماڭا ئالتە ئىشتا كاپالەت بېرىڭلار مەن سىلەرگە جەننەتنى كاپالەت قىلىمەن سۆزلىگەندە راست سۆزلەڭلار ۋەدە قىلساڭلار ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىڭلار ئامانەت تۇتساڭلار ئۇنى ۋاقتىدا ئادا قىلىڭلار ئەزايىڭلارنى زىنادىن ساقلاڭلار كۆزۈڭلارنى ھارامدىن ساقلاڭلار قولۇڭلارنى يامان ئىشلاردىن ۋە ھارامدىن يىغىڭلار ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان ھەدىس. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام يەنە مۇنداق دېگەن: ئاللاھ تائالا بىرەر بەندىسىنى ھالاك قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭدىن ھايانى سۇغۇرۇپ ئالىدۇ. ئۇنىڭدىن ھايا سۇغۇرۇپ ئېلىنغاندىن كېيىن، ئۇ ھەر كىمنىڭ نەپرىتىگە ۋە غەزىپىگە لايىق بىرى بولۇپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭدىن ئامانەت يوقىلىدۇ. ئۇنىڭدىن ئامانەت يوقالغاندىن كېيىن، ئۇ ھەمىشە خىيانەت قىلىدىغان خائىنغا ئايلىنىدۇ. ئۇ خائىنغا ئايلانغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن رەھىم-شەپقەت يوقىلىدۇ. ئۇنىڭدىن رەھىم-شەپقەت يوقالغاندىن كېيىن ئۇ لەنەتگەردىگە ئايلىنىدۇ. ئۇ لەنەتگەردى بولغاندىن كېيىن ئىمان ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىدۇ. ئىبن ماجە رىۋايەت قىلغان ھەدىس. بۇ ھەدىس ھازىرقى زامان كىشىلىرى ئوتتۇرىسىدا ئۆز ئىپادىسىنى تاپماقتا. شەرم ھايادىن نېسىۋىسى بولمىغانلاردىن خىيانەت شەپقەتسىزلىك ۋە ئەڭ ئاخىرىدا ئىمانسىزلىق قاتارلىق بەختسىزلىكلەرنىڭ ھەممىسى سادىر بولماقتا چۈنكى ئىنساندىكى شەرم ھايا ئۇنىڭ كىيىمىگە ئوخشاش بولۇپ ھاياسى يوقالغان ئادەم خۇددى يالىڭاچ قالغانغا ئوخشاش قىممەتلىك نەرسىلىرىنىڭ ھەممىسىدىن ئايرىلىپ قالغان بولىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئامانەتنى ساقلىيالمايدىغان ئادەمدە ئىمان بولمايدۇ دېگەن سۆزى بۇ ماۋزۇنى تېخىمۇ روشەن يورۇتۇپ بەرمەكتە. ئامانەت پارچىلانمايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئامانەتنى ساڭا قويغان كىشىگە تاپشۇرغىن، ساڭا خىيانەت قىلغان كىشىگىمۇ خىيانەت قىلما دەپ تەلىم بەرگەن. ئامانەت پارچىلانمايدۇ، يەنى بەزى كىشىلەرگە ۋاپا قىلىپ، بەزى كىشىلەرگە خىيانەت قىلىشقا بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىراۋنىڭ ئۆزىگە خىيانەت قىلغان بىرسىگىمۇ خىيانەت قىلىشى توغرا ئەمەس مەسىلەن بىراۋدا سىزنىڭ بەش يۈز يۈەن نەق پۇل قەرزىڭىز بولۇپ ئۇنى ئالالماي تۇرغان پەيتىڭىزدە باشقا بىرى ھېلىقى قەرزدار كىشىگە يەتكۈزۈپ بېرىشىڭىزنى تاپىلاپ سىزگە مىڭ يۈەن نەق پۇلنى تاپشۇرغان بولسا سىزنىڭ بۇ مىڭ يۈەندىن بەش يۈز يۈەن پۇلىڭىزنى ئېلىۋېلىشىڭىز خىيانەت ھېسابلىنىدۇ چۈنكى سىز مۇنداق قىلىش ئارقىلىق سىزگە ئىشىنىپ ئامانەت قويغان كىشىنىڭ ئىشەنجىسىگە ۋە پۇلنىڭ ئىگىسىگە خىيانەت قىلغان بولىسىز قەرزداردىن قەرزىڭىزنى ئېلىشنىڭ يوللۇق ئۇسۇلى ئامانەتنى ئىگىسىگە تاپشۇرۇپ بېرىپ ئاندىن ئۇنىڭدىن قەرزىڭىزنى چىرايلىقچە سوراشتۇر ئامانەت ئەنە شۇنداق ئىنچىكە ۋە نازۇك نەرسە، شۇنىڭ ئۈچۈن ئامانەتنى ساقلىغانلار، ۋاقتىدا تاپشۇرغانلار ساۋاپقا ئېرىشىدۇ. ئامانەتنىڭ تۈرلىرى. ئىنسانلار ئارىسىدا ئەڭ كۆپ تارقالغان مەشھۇر ئامانەت تۈرى پۇل-مال ئامانىتى بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن، مۇسۇلمان، مۇسۇلمانلار ئۇنىڭ تىلى ۋە قولى بىلەن ئازار قىلىشىدىن سالامەت بولالىغان كىشىدۇر مۆمىن ئىنسانلار قېنى ۋە مال مۈلكىگە ئۇنىڭدىن زىيان يېتىشىدىن ئامان بولالىغان كىشىدۇر دەپ كۆرسەتكەن بۇ ھەدىستىن مەلۇمكى ھەقىقىي مۆمىن ئادەم كىشىلەر مال-مۈلكىنى ۋە ھەرقانداق نەرسىنى ئۇنىڭدا ئامانەت قويۇشقا خاتىرجەم بولالىغان كىشىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇ ھەدىستە، مۇئمىن كېچە ئۇخلىماي ئىبادەت قىلىدىغان ياكى كۆپ زىكىر ئېيتىپ كۆپ يىغلايدىغان كىشى دېگىنى يوق. تەبىئىيكى كېچە ئۇخلىماي ناماز ئوقۇش، كۆپ زىكىر ئېيتىش نۇرغۇن كىشىلەر قىلالمايۋاتقان ئەڭ كاتتا ئىبادەتلەردۇر. ئەمما بۇ ئىبادەتلەر يەنىلا شۇ كىشى بىلەنلا چەكلىنىدۇ. ئامانەتكە ئىشەنچلىك بولۇشتىن ئىبارەت ئېسىل ئەخلاق بولسا، ھەم شۇ كىشىنىڭ ئۆزى ئۈچۈن، ھەم ئومۇم خەلق ئۈچۈن مەنپەئەتلىك بولغان ئىبادەتتۇر. شۇڭا ئاللاھ تائالا مۇسۇلمانلارنىڭ ئىنسانلارغا مەنپەئەتلىك بولۇشىنى كۆپ ئىبادەت قىلىشىدىن بەكرەك ياقتۇرىدۇ. ئەھۋال بۇنداق ئىكەن، پايدىسى ئۇنى ئورۇندىغان كىشىنىڭ ئۆزى بىلەنلا چەكلىنىدىغان ئىبادەتتىن، پايدىسى باشقىلارغا ئومۇم بولىدىغان ئىبادەتنى ئورۇنداش ئەڭ ئەھمىيەتلىك ۋە ساۋاپ جەھەتتىمۇ چوڭدۇر پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مەككىنى تاشلاپ مەدىنىگە ھىجرەت قىلماقچى بولغان ۋاقىت مەككە كۇپپارلىرىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنى ھەممە بىرلىكتە بىر كېچىدىلا ئۇجۇقتۇرۇشنى پىلانلىغان ئەڭ خەتەرلىك ۋاقىت ئىدى شۇنداق بىر ۋاقىتتىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۆز جېنىنى قوغداش بىلەن قالماستىن ئۆزىنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان مەككىلىكلەرنىڭ ئۇنىڭدا قويغان ئامانەتلىرىنى يەتكۈزۈپ بېرىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئالدىنقى ئورۇندا قويۇپ ھەزرىتى ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپقا ئامانەتلەرنى ئىگىلىرىگە تاپشۇرۇپ بېرىش ۋەزىپىسىنى تاپشۇرغان ۋە ئۇنىڭغا ئەي ئەلى سەن ئامانەتلەرنى ئۆز ئىگىلىرىگە تاپشۇرۇپ بولغۇچىلىك بۇ يەردە قال مېنىڭ ئارقامدىن كەلمە دېگەن كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە كىچىك سانالغان چوڭ ئامانەتلەر. ئادەتتە كىشىلەر پۇل مۇئامىلىلىرىدىكى ئامانەتنى ئادا قىلىشنى مۇھىم بىر مەجبۇرىيەت دەپ تونۇسىمۇ، كۆپ كىشىلەرنىڭ نەزەرلىرىدىن ساقىت بولۇپ كېلىۋاتقان ئامانەتلەرمۇ كۆپ. مەسىلەن، سىز بىرەر دوستىڭىزدىن بىرەر كىتاب ياكى بىرەر ئۈنئالغۇ ياكى سىنئالغۇ لېنتىسىگە چاغلىق ئاددىي نەرسىنى ئارىيەت ئېلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭ قىممىتىنى ئاددىي سانىغانلىقتىن ئىگىسىگە ۋاقتى قەرەلىدە تاپشۇرمىسىڭىز ياكى قوشنىڭىزدىن بىرەر تال يىڭنىگە چاغلىق نەرسىنى ئۆتنە ئېلىپ ئۇنى كىچىك سانىغانلىقتىن قوشنىڭىزغا تاپشۇرمىسىڭىز سىز ئامانەتكە خىيانەت قىلغان بولىسىز بىراۋ سىزگە بىر ئامانەت سۆزنى تاپشۇرۇپ، بۇ سۆزنى پالانىغا يەتكۈزۈپ قويۇشىڭىزنى سورىغان بولسا، بۇ سۆزنى شۇ كىشىگە يەتكۈزمىسىڭىز ئامانەتكە خىيانەت قىلغان بولىسىز. بىراۋنىڭ ئۆي ئىچىگە رۇخسەتسىز قاراش ياكى دېرىزىسىدىن ياكى ئىشىكنىڭ يوچۇقىدىن ماراش، بىراۋنىڭ ئۆي ئىچىگە رۇخسەتسىز قاراش ياكى دېرىزىسىدىن ياكى ئىشىكىنىڭ يوچۇقىدىن ماراش ياكى بىراۋ ئىشىكىنى ئاچقاندا سىزنى ئۆيگە كىرىڭ دېمىگىچە ئۆي ئىچىگە كۆز يۈگۈرتۈش چوڭ ئەدەپسىزلىك ۋە چوڭ خىيانەتتۇر ئامانەت مەيلى كىچىك ۋە ئاددىي بىر نەرسە بولسۇن مەيلى چوڭ ئامانەت بولسۇن بەرىبىر ئامانەت ئامانەتكە خىيانەت قىلىش ئېغىر گۇناھ ئېلىم سېتىم ئىشلىرىدىكى ئامانەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ راستچىل تىجارەتچى قىيامەت كۈنىدە پەيغەمبەرلەر راستچىللار ۋە شېھىتلار بىلەن بىرگە بولىدۇ دېگەن سۆزى ئېلىم سېتىم ئىشلىرىنى بېجىرىشتىكى ئامانەتنى كۆرسىتىدۇ چۈنكى راستچىللىق بار يەردە ئامانەتمۇ بولىدۇ مالنىڭ ئەيبىنى ئېنىق ئېيتىپ ساتقان ئادەم ئامانەتنى ئادا قىلغىنىدەك مالنىڭ ئەيبىنى يوشۇرۇپ ئالغۇچىنىڭ كۆزىنى بوياپ ياكى تاۋارغا ساختا ماركىلارنى چاپلاپ ساتقان ئادەم خىيانەت قىلغان بولىدۇ. ئىشلىگەن ئىشتىكى ئامانەت. بىر دوختۇرنىڭ يەنە باشقا بىر دوختۇرغا ياخشىچاق بولۇش يۈزىسىدىن ئۇنىڭغا ھاجەت بولمىغان كېسەلنى بۇيرۇپ بېرىشى ياكى دوختۇرخانىغا كۆپ كىرىم كىرگۈزۈپ بېرىپ دوختۇرخانىغا ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈن ئاددىي بىر ئاغرىق بىلەن يېنىغا كەلگەن كېسەلنى ئادەتتە ئۇ ھاجەت بولمايدىغان ئانالىزلارنى ئېلىشقا بۇيرۇشى، رېمونتچىنىڭ ئاپتوموبىلنىڭ ئازراق رېمونتى ئۈچۈن ئاپتوموبىل ئىگىسىنى ئالماشتۇرمىسىمۇ بولىدىغان زاپچاسلارنى ئېلىشقا بۇيرۇشى، ئىشچىنىڭ ئۆزىگە تاپشۇرۇلغان ئىشنى قولىنىڭ ئۇچىدىلا ئىشلەپ قويۇپ ھەق ئېلىشى، كادىرنىڭ ئۆز ۋەزىپىسىنى ئادا قىلماستىن سائەتكە قاراپ كۈن ئۆتكۈزۈشى. ئوقۇغۇچىنىڭ تاپشۇرۇقلىرىنى ئىشلىمەستىن كۆز بويىشى ياكى ئىمتىھاندا كۆچۈرۈشى ئاتىنىڭ بالىلىرىنى ئەدەپ ئەخلاق ئىمان ئىنساپ ئىچىدە تەربىيىلەش ۋەزىپىسىنى تولۇق ئادا قىلماسلىقى مۇئەللىمنىڭ ئوقۇغۇچىلارنىڭ قەلبىگە ئىلىم مەرىپەت ئۇرۇقلىرىنى چېچىشتىن ئىبارەت مۇقەددەس بۇرچىنى ئۇنتۇپ ئۇلارنىڭ ئۆمرىنى ۋە ۋاقتىنى زايە قىلىشى قاتارلىق ئىشلارنىڭ ھەممىسى ئەڭ چوڭ خىيانەتچىلىكتۇر. بۇ ئىشلار كۆرۈنۈشتە بەكمۇ ئاددىيدەك كۆرۈنگەن بىلەن گۇناھى بەك ئېغىردۇر. چۈنكى مۇنداقلار خائىنلاردۇر. سىر ساقلاشتىكى ئامانەت. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، بىراۋ سۆز قىلىۋېتىپ، ئەتراپقا قارىۋەتسە، بۇ سۆز ئامانەتتۇر، دېگەن. ئەبۇ داۋۇت تىرمىزى ۋە ئىمام ئەھمەدلەر رىۋايەت قىلغان ھەدىس بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى ئىككى ئادەم سۆزلىشىۋېتىپ بۇ سۆزنى ئاڭلاۋاتقان ئۈچىنچى شەخس بار ياكى يوقلۇقىدىن خاتىرجەم بولۇش ئۈچۈن ئۇلارنىڭ بىرى ئوڭ ياكى سولغا قارىۋەتسە بۇ سۆز باشقىلار ئاڭلاپ قالسا بولمايدىغان سىر بولۇپ ئامانەت سۆزگە ئايلىنىدۇ ئۇنى ساقلاش ئاڭلىغۇچىنىڭ ئۈستىگە ئامانەت بولۇپ بەلگىلىنىدۇ ئۇنى بۇ سىر ھېچكىمگە دېمەڭ دېيىش ھاجەتسىز.